ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີປົກປ້ອງການທີ່ພວກເພິ່ນເຮັດໃຫ້ຄົນອົດສະຕຣາລຽນຮ້ອງຂໍເອົາການຍົກເວັ້ນໃຫ້ ເພື່ອກັບຄືນບ້ານເຮືອນ ລັດຖະບານອົດສະຕຣ າລີກຳລັງປົກປ້ອງການທີ່ພວກເພິ່ນຊີ້ຂາດບັງຄັບໃຫ້ຄົນອົດສະຕຣາລຽນທີ່ຢູ່ກິນຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງຮ້ອງຂໍເອົາຂໍ້ຍົກເວັ້ນເພື່ອຈະອອກໄປຈາກປະເທດອົດສະຕຣາລີ ພາຍຫຼັງທີ່ມາຢ້ຽມຢາມອົດສະຕຣ າລີແລ້ວ ການກະທຳຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ຄືການປ່ຽນແປງນີ້ຈະສັກສິດຂຶ້ນໃນວັນພຸດທີ 11 ສິງຫາ 2021 ທີ່ຈະມາຮອດຈະມາເຖິງໃນໄວໆນີ້ ນັ້ນເຮັດໃຫ້ຄົນອົດສະຕຣາລີບາງຜູ້ບາງຄົນບໍ່ພໍອົກພໍໃຈນຳ ແລ ະ ຮູ້ສຶກວ່າມັນເປັນການຍາກຊາອັນໜຶ່ງຕື່ມອີກ ໃນການສາມາດກັບບ້ານເຮືອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ອົດສະຕຣາລີເຮັດໃຫ້ມັນຍາກລຳບາກຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມສຳລັບຄົນສັນຊາດອົດສະຕຣາລີ ແລະ ຄົນທີ່ມີສິດຢູ່ໃນປ ະເທດອົດສະຕຣາລີຢ່າງຖາວອນ ທີ່ຈະອອກໄປຈາກປະເທດອົດສະຕຣາລີໃນໄລຍະວິກິດໂຄວິດ-19 ພວກທີ່ຢາກອອກໄປນີ້ນັ້ນ ຕາມປົກກະຕິຢູ່ກິນຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີເຄັ່ງຄັດກົດເກນ ຊາຍແດນອົດສະຕຣາລີ ໃສ່ຄົນອົດສະຕຣາລຽນ ແລະ ຄົນອົດສະຕຣາລີທີ່ຢູ່ກິນຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ບັດນີ້ ພວກເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງຖືກຮັບຮູ້ໃຫ້ກັບບ້ານເຮືອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເສຍກ່ອນ ຈຶ່ງຈະອອກໄປຈາກປະເ ທດອົດສະຕຣາລີໄດ້ ກ່ອນນີ້ຄົນອົດສະຕຣາລີທີ່ຢູ່ກິນຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ອອກໄປຈາກປະເທດອົດສະຕຣາລີໄດ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຮ້ອງຂໍເອົາການຍົກເວັ້ນໃຫ້ອອກໄປໄດ້ ພວກເຂົາເຈົ້າເລື້ອຍໆໄ ປຖືກສອບຖາມຢູ່ໃນຊາຍແດນອົດສະຕຣາລີ ແລະ ຕ້ອງພິສູດວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່ກິນຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ການໃຫ້ກະທຳດັ່ງນັ້ນກະທົບກະແທກຍານາງ Judith White

ຕົນມີບ້ານເຮືອນຢູ່ລອນດອນ ຊີວິດຂອງຕົນຢູ່ລອນດອນ ແຕ່ຕົນມີຄອບຄົວຢູ່ໃນອົດສະຕຣາລີ ທີ່ຕົນຢາກມາຫາຢ່າງແຮງ ຍານາງ White ຍ້າຍໄປຍັງປະເທດອັງກິດໃນຄາວ 12 ປີກ່ອນນີ້ ແລະ ຢູ່ກິນຢູ່ນະທີ່ນັ້ນແຕ່ນັ້ນມາ ກ່ອນໜ້າວິກິດໂຄວິດ-19 ຍານາງກັບມາຍັງປະເທດອົດສະຕຣາລີໃນທຸກໆ 6 ເດືອນ ຫຼື 12 ເດືອນ ເພື່ອມາຢ້ຽມຢາມຄອບຄົວ ແລະ ເພື່ອນ ແລະ ບ່ອນທີ່ຍານາງຮຽກວ່າຖິ່ນຖານຂອງຍານາງ

ຄົນອົດສະຕຣາລຽນເຖິງຫຼາຍກວ່າ 38,000 ຄົນຄາຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ທີ່ເປັນຄົນຈົດຊື່ລົງທະບຽນເພື່ອກັບຄືນມາຍັງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ 4,569 ຄົນແບບນັ້ນຖືກພິຈາລະນາວ່າເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ລັດຖະບ ານອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ຂັ້ນລັດຕົກລົງກັນຫຼຸດຈຳນວນຄົນອົດສະຕຣາເລຍທີ່ເຂົ້າມາຍັງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍລົງ 50 ເປີເຊັນ ຍ້ອນພວກເພິ່ນມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ

really a matter for the government to explain why they're putting further hurdles in place ຄົນສັນຊາດອົດສະຕຣາເລຍມີສິດຈະກັບຄືນມາໄດ້ Karen Andrews ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນອົດສະຕຣາເລຍ ເຊື່ອໝັ້ນກັບການຕ້ອງຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດໃຫ້ການຍົກເວັ້ນນັ້ນ ແມ່ນການເຮັດໃຫ້ ຄົນອົດສະຕຣາເລຍທຸກໆຄົນສະເໝີພາບກັນ ແລະ ມີຄວາມນິ້ມນວນຂອງລະບົບການກ່ຽວກັບຊາຍແດນອົດສະຕຣາເລຍ ຕະຫຼອດໄລຍະວິກິດໂຄວິດ-19 ມັນມີການບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີກັນໃນການປົກປ້ອງຄົນໃນອົດ ສະຕຣາເລຍຈາກໂຄວິດ-19 ແລະ ການປົກປ້ອງຊີວິດຂອງຄົນອົດສະຕຣາລຽນໃນຕ່າງປະເທດ ກະຊວງຕ່າງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຮັບຮູ້ວ່າຄົນສັນຊາດອົດສະຕຣາລຽນ 54 ຄົນສູນເສຍຊີວິດຢູ່ໃນຕ່າງປະເ ທດພາຍຫຼັງທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ໃນ 3 ກໍລະນີ ພວກເຂົາເຈົ້າ 3 ຄົນນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍ ຊົດຊ່ວຍພວກເຂົາເຈົ້າກັບຄືນມາຍັງອົດສະຕຣາເລຍ ທາງການອົດສະຕຣາລຽນຍອມວ່າມັນຄົງມີກ ານຕາຍຕື່ມອີກທີ່ຈະຖືກລາຍງານໃຫ້ທາງການອົດສະຕຣາເລຍຊາບ ສຳລັບການຄ້ຳຈູນ ແລະ ສາທາລະນະສຸກທີ່ມີຢູ່ໃນເວລານີ້ ໃນການໂຕ້ຕອບວິກິດໂຄວິດ-19 ເປັນພາສາຂອງທ່ານ ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບ coronavirus SBS Radio Lao